ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງສູ່ມິດຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນດີຊີ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ມື້ນີ້ແມ່ນວັນພຸດ ວັນທີ 28 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2024 ຂ້າພະເຈົ້າ ໄມສູລີ ເປັນຜູ້ປະກາດ ແລະ ກຳກັບການອອກ ອາກາດຂອງລາຍການໃນພາກນີ້ ລຳດັບຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດສະເໜີໂດຍ ໄຊຍາ ແລະ ຈຳປາທອງ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະນຳສະເໜີມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຊາວໜຸ່ມລາວຍັງມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການຖືກຄ້າມະນຸດ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳມີຕູ້ ATM ແຕ່ສຳລັບສະເພາະສ ະກຸນເງິນຈີນເທົ່ານັ້ນ ຊາວບ້ານເມືອງບົວລະພາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຂີ້ຝຸ່ນຍ້ອນລົດບັນທຸກແລ່ນຜ່ານ ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນຍິງຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງຖືກຂົ່ມຂືນໂດຍເພື່ອນຮ່ວມຊັ້ນສາມຄົນ ທີ່ໄດ້ໂພສວິດີໂອຂົ່ມ ຂືນລົງສື່ສັງຄົມ ຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ
ຊາວໜຸ່ມລາວມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະຖືກຕົວະຍົວະໄປຄ້າມະນຸດ ແລະ ຖືກບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ ທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນລັດຖະບານລາວກໍມີຄວາມພະຍາຍາມສູງໃນການຮ່ວມມືກັ ບປະເທດສະມາຊິກໃນພາກພື້ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ປາບປາມບັນຫາດັ່ງກ່າວໃຫ້ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບກ່າວວ່າ ຊາວໜຸ່ມລາວຈຳນວນຫຼາຍ ຖືກຕົວະຍົວະໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດຊະເວໂກກໂກ ເມືອງມຽວະດີ ປະເທດພະມ້າ ຜ່ານຊ່ອງທາງຂອງສື່ສັງຄົມອ ອນລາຍ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນວັນທີ 27 ກຸມພານີ້ວ່າ ທຸກມື້ນີ້ມັນກະຫຍຸ້ງຍາກ ເພາະວ່າເລື່ອງການສື່ສານທັນສະໄໝ ມັນມີແຊັດຫາກັນເບາະ ບັດນີ້ ເຮົາບໍ່ໄດ້ຮູ້ນຳເຂົານໍ ໄປແລ້ວໄປຖືກຕົວະຍົວະ ໄປຖືກບັງຄັບ ມັນກະມີຫຼາຍ ບາງຄົນກະພໍ່ແມ່ເຂົາກະມາແຈ້ງຄວາມເດ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຮົາກະຍັງຊອກຫາວິທີຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ ເພາະມັນເຮັດແບບນີ້ມັນຜິດກົດໝາຍ ມັ ນ ມັນ ລັດຖະບານມັນບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ນຳເດ້ ເຂົາລັກເຮັດ ເຮົາຊິໄປຫາເຂົາ ໄປຫາຈຸດໃດບັດນີ້ ມັນບໍ່ແມ່ນທຳມະດາ ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ຊາວໜຸ່ມລາວຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ເຂົ້າໄປເຮັດວຽກຕອບແຊັດຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິ ດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ດ້ວຍຖ້ອຍຄຳໂຄສະນາກິນດີ ທີ່ພັກຟຣີ ແລະ ຄ່າຕອບແທນສູງ ປະມານ 3,000 ຫາ 5,000 ຢວນ ຫຼື ປະມານ 8 ຫາ 15 ລ້ານກີບຕໍ່ເດືອນ ເຊິ່ງເປັນການໂຄສະນາເກີນຈິງ ໂດຍ ໃນໄລຍະຜ່ານມາກໍມີຊາວໜຸ່ມລາວຈຳນວນຫຼາຍ ຫຼົງເຊື່ອເຂົ້າໄປເຮັດວຽກນຳບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ໜັກໄປກວ່ານັ້ນ ບາງບໍລິສັດມີການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານຊາວໜຸ່ມລາວໃຫ້ເຮັດວຽກຫຼາຍກວ່າ 10 ຊົ່ວໂມງແບບບໍ່ ໄດ້ພັກ ຫຼື ຕົວະຍົວະໄປເຮັດວຽກນຳບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດຊະເວໂກກໂກ ເມືອງມຽວະດີ ໃນປະເທດພະມ້າ ໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕວ່າຈະຖືກພາໄປຄ້າມະນຸດ ຖືກຂົ່ມຂູ່ບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ວຽກອື່ນໆທີ່ບໍ່ເປັນໄປຕາມສັນຍາຈ້າງ ເພື່ອເປັນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ປາບປາມບັນຫາດັ່ງກ່າວ ລັດຖະບານລາວກໍພະຍາຍາມຮ່ວມມືກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ ເພື່ອລົງໄປໂຄສະນາສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ສ້າງຄວ າມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃຫ້ກັບບ້ານເປົ້າໝາຍທີ່ຢູ່ຕາມຊາຍແດນ 5 ປະເທດ ຕິດຈອດກັບປະເທດລາວ ປະກອບມີ ຫວຽດນາມ ພະມ້າ ກຳປູເຈຍ ແລະ ໄທ ລວມເຖິງຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນທົ່ວປະເທດໃນລະດັບມັດທະຍົມ ສຶກສາ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ເອີ ເຮົາກະຊິປ້ອງກັນສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດ ຢູ່ຕາມແມ່ນ້ຳຂອງ ກະມີຊ່ອງວ່າງຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຊິຝັ່ງເຮົາບໍ່ວ່າຝັ່ງມ້າຄືກັນ ແລະ ຝັ່ງໄທ ຄືກັນນະ ລົງໄປນີ້ ລະແມ່ນໜຶ່ງ ລະແມ່ນບາດນີ້ ຄົນສ່ຽງຕາມຊາຍແດນ ຫັ້ນແຫຼະເນາະ ກະສອງມາແມ່ນໂຮງຮຽນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຄອບຄົວຊາວໜຸ່ມລາວໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາກ່າວວ່າ ລູກສາວອາຍຸ 17 ປີ ບໍ່ໄດ້ຮ ຽນໜັງສື ເພາະຄອບຄົວທຸກຍາກຫຼາຍ ຈຶ່ງໄດ້ສະໝັກໄປເຮັດວຽກຕອບແຊັດຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ພາຍຫຼັງທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ບໍ່ດົນ ກໍຖືກບໍລິສັດດັ່ງກ່າວຕົວະຍົວະໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນເຂດເສ ດຖະກິດພິເສດສະເວກົກໂກ ປະເທດພະມ້າ ເມື່ອໄປເຮັດວຽກໄດ້ບໍ່ດົນຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະເວກົກໂກ ແລ້ວຖືກພະນັກງານໃນບໍລິສັດແຫ່ງໜຶ່ງທຸບຕີ ຂົ່ມຂູ່ ບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ໜັກໄປກວ່ານັ້ນ ມີກ ານບັງຄັບໃຫ້ຄ້າມະນຸດ ໂດຍລູກສາວຂອງຕົນບໍ່ສົມຍອມ ນີ້ແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງລູກສາວທີ່ໂທລະສັບຫາ ເຊິ່ງໄດ້ລົມກັນເດືອນລະຄັ້ງ ຄັ້ງລະ 10 ນາທີ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຄອບຄົວກໍໄດ້ນຳເອົາຫຼັກຖານຕ່າງໆຈາກລູກສາ ວໄປແຈ້ງຄວາມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ຊ່ອຍນຳຫາ ແລະ ຊ່ອຍກັບຄືນມາປະເທດລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນ ຜ່ານມາປີປາຍແລ້ວ ກໍຍັງບໍ່ມີຄວາມຄືບ ໜ້າໃດໆຈາກທາງການລາວ ດັ່ງຄອບຄົວຊາວໜຸ່ມແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຖືກຕົວະຍົວະໄປເຮັດວຽກໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະເວກົກໂກ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ໃນວັນທີ 27 ກຸມພານີ້ວ່າ ລູກສາວແມ່ນີ້ມັນໄ ປຢູ່ອັນບໍລິສັດໂຕໜຶ່ງຫັ້ນເນາະ ລະກະມີອັນທຸບຕີຢູ່ຕະຫຼອດ ເຂົາບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກ ເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ ລະກະເຂົາເອົາອັນໄຟຟ້າຊັອດເນາະ ລະກະໃຫ້ຢືນຕາກແດດ 2-3 ຊົ່ວໂມງພຸ້ນແຫຼະ ແລ່ນສຸດຄວາມສາມາດ ແລ້ວ ແມ່ກະບໍ່ຮູ້ທາງຊິເຮັດ ໃຫ້ອັນລໍຖ້າຕາມຂັ້ນຕອນ ກະແມ່ກະຍັງວ່າ ຕາມຂັ້ນຕອນນີ້ ແມ່ລະແມ່ຫັ້ນແລ່ນຈົນໄດ້ຮອດປີປາຍແລ້ວນີ້ ຄອບຄົວຂອງຊາວໜຸ່ມລາວອີກຄອບຄົວໜຶ່ງຢູ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ທີ່ຖືກຕົວະຍົ ວະໄປເຮັດວຽກຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະເວກົກໂກ ກ່າວວ່າ ລູກຊາຍຂອງລາວອາຍຸ 19 ປີ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຕອບແຊັດຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະເວກົກໂກ ໂດຍຜ່ານບໍລິສັດນາຍໜ້າທີ່ຢູ່ໃນ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ເມື່ອໄປເຮັດວຽກແລ້ວ ກໍຖືກຂົ່ມຂູ່ ແລະ ຍັງບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານທຸກຮູບແບບ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນໃດໆຈາກບໍລິສັດຈ້າງວຽກ ຫຼັງຈາກຊາບຂ່າວນັ້ນ ທາງຄອບຄົວຈຶ່ ງເດີນທາງໄປແຈ້ງຄວາມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແຕ່ວັນທີ 29 ເດືອນກັນຍາ ປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ຈົນຮອດດຽວນີ້ ກໍຍັງບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າໃດໆຈາກທາງການລາວເທື່ອ ດັ່ງອີກຄອບຄົວຂອງຊາວໜຸ່ມແ ຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ທີ່ຖືກຕົວະຍົວະໄປເຮັດວຽກຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະເວກົກໂກ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ໃນວັນທີ 27 ກຸມພານີ້ວ່າ ຢາກຝາກຝັງ ອັນ ທາງລາຍການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແດ່ ຄືອີພໍ່ນີ້ ວຽງຈັນນີ້ຈະ ໄປສາມເທື່ອແລ້ວນີ້ ໄປຂໍນຳເຈົ້ານາຍທາງລາວນີ້ ຄືວ່າບໍ່ມີການຄືບໜ້າອີ່ສັງ ໄດ້ຮອດປີປາຍແລ້ວນະ ແລ່ນເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 29 ຂອງເດືອນ 9 ຈົນຮອດປັດຈຸບັນນີ້ຫາ ບໍ່ຄືບໜ້າອີ່ສັງ ບໍ່ມີເງິນແລ້ວດຽວນີ້ ຈະຖ້າໃຫ້ ອັນ ທາງເຂົາປ່ອຍມາເທົ່ານັ້ນແຫຼະ ຈັກຊິພົ້ນມື້ໃດວັນໃດເດືອນໃດ ບໍ່ທັນຮູ້ເທື່ອແຫຼະ ຄອບຄົວຊາວໜຸ່ມລາວທ່ານນີ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ບໍ່ເຄີຍເຫັນເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວລົງພື້ນທີ່ມາໂຄສະນາໃຫ້ຄວາມຮູ້ຄວາ ມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຕົວະຍົວະການຄ້າມະນຸດ ຕົວະຍົວະໄປເຮັດວຽກແລ້ວຖືກຂົ່ມຂູ່ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາປະຈຳລາວ ຜູ້ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ແລະ ສ ຽງ ກ່າວວ່າ ປັດຈຸບັນສະຖານທູດປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາປະຈຳລາວ ສະຖານທູດຂອງປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໃນລາວ ກໍພະຍາຍາມທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນທັງງົບປະມານ ການອົບຮົມ ໃ ຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວ ແລະ ຊາວໜຸ່ມລາວ ກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານໂດຍບໍ່ຖືກກົດໝາຍ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມຫຼົງເຊື່ອ ແລະ ຕົກເປັນເຫຍື່ອການຄ້າມະນຸດ ທີ່ນັບມື້ທະວີ ຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ ສ່ວນໃນເລື່ອງຂອງແນວທາງການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ຂອງຊາວໜຸ່ມລາວທີ່ຖືກຕົວະຍົວະໄປຄ້າມະນຸດ ຫຼື ຖືກບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານແບບຜິດກົດໝາຍ ທັງພາຍໃນປະເທດລາວ ແລ ະ ຕ່າງປະເທດນັ້ນ ແມ່ນທາງການລາວບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ໃນວັນທີ 27 ກຸມພານີ້ວ່າ ອ້າຍເຫັນ ອັນນ່າ ໂຄງການຂອງເພິ່ນນີ້ກໍຍັງເຮັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄດ໋ ຕອນນີ້ກໍເຮັ ດວຽກກັບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບພາຍໃນທີ່ ອັນ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະຄອມມິຕີເພິ່ນນະ ຫາຂໍ້ມູນຍາກ ຄວາມຈິງເຂົາເຈົ້າ ຂໍ້ມູນຢູ່ນີ້ມັນຊິ ເຂົາກໍບໍ່ຢາກ disclose ເລີຍຍາກແຫຼະ ພັນເອກ ດາວໄກ ເລີດລີວັນ ຮອງຫົ ວໜ້າກົມທະຫານຊາຍແດນ ຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ກ່າວລາຍງານຢູ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດປະຈຳປີ 2023 ແລະ ທິດທາງ ແຜນການປີ 2024 ວ່າ ສປປ ລາວ ແມ່ນປະເທດໜຶ່ງທີ່ມີບັນຫາເລື່ອງການຄ້າມະນຸດ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍເປັນປະເທດຕົ້ນທາງ ແລະ ທາງຜ່ານ ຍ້ອນພູມສັນຖານຂອງປະເທດລາວມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບ 5 ປະເທດ ປັດຈຸ ບັນ ຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ຄວາມຮັບຮູ້ຕໍ່ສະພາບການຄ້າມະນຸດຂອງປະຊາຊົນຍັງຈຳກັດ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເປັນເງື່ອນໄຂພາໃຫ້ເກີດອາຊະຍາກຳການຄ້າມະນຸດ ການຫຼອກລວງຄົນລາວໄປຕ່າ ງປະເທດ ຫຼື ຫຼອກລວງຄົນຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາລາວ ເພື່ອບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ບັງຄັບຄ້າປະເວນີ ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງມີການຄ້າມະນຸດໃນຮູບແບບຖ່າຍທອດສົດ ເປືອຍກາຍອອກສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ນອກຈາ ກນີ້ ຍັງມີການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງຈາກກຸ່ມຄົນບໍ່ດີຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມລາວຍິງຊາຍພາກັນຫຼັ່ງໄຫຼໄປອອກແຮງງານ ໄປແຕ່ງດອງ ໄປທ່ຽວ ແລະ ຖືກບັງຄັບຂູດຮີດແຮງງານ ບັງຄັບໃຫ້ຂາ ຍບໍລິການທາງເພດ ຖືກຈັບໂຕຮຽກຄ່າໄຖ່ ແລະ ອື່ນໆ ປັດຈຸບັນຍັງມີກຸ່ມຊາວໜຸ່ມຈຳນວນຫຼາຍທີ່ຖືກຕົວະຍົວະ ແລະ ຖືກຂາຍໄປຢູ່ໃນເມືອງຕ່າງໆຂອງປະເທດພະມ້າ ແລະ ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກຕົວະເອົາເ ງິນທາງອິນເຕີເນັດ ຫຼື ໄຊເບີສະແກມເມີ ແຕ່ບໍ່ມີການລາຍງານຕົວເລກຈະແຈ້ງວ່າ ມີຊາວໜຸ່ມລາວເທົ່າໃດທີ່ຖືກຕົວະຍົວະ ແລະ ຖືກຂາຍໄປຕ່າງປະເທດ ປັດຈຸບັນ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ແ ຂວງບໍ່ແກ້ວ ສາມາດໃຊ້ເງິນຢວນຂອງຈີນ ແລະ ເງິນສະກຸນຕ່າງປະເທດອື່ນໆ ເຊັ່ນເງິນບາດໄດ້ຢ່າງເສລີ ໂດຍທີ່ທາງການລາວບໍ່ຫ້າມ ເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຕິດຕັ້ງຕູ້ ATM ສະເພາະສະກຸນເງິນຢວນຢູ່ໃນເຂດນີ້ ທີ່ມີແ ຕ່ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຈີນອາໄສຢູ່ຫຼາຍ ບໍ່ພຽງເທົ່ານັ້ນ ຍັງມີການນຳໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ນອກເຂດນີ້ນຳດ້ວຍ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄຳທ່ານໜຶ່ງ ຜູ້ຂໍສະຫງວນຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 27 ກຸມພານີ້ວ່າ ສ່ວນຫຼາຍຄົນຈີນກໍແມ່ນເງິນຢວນຫັ້ນນະ ເງິນປະເພດໃດເຮົາກໍນຳໃຊ້ຢູ່ປະເທດລາວນັ້ນເນາະ ແມ້ແ ຕ່ຢູ່ນອກກໍຄືກັນ ບໍ່ວ່າຈະເຂດພິເສດ ຫຼືເຮົາມີເງິນຢວນ ເຮົາກໍສາມາດໃຊ້ຈ່າຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດໄດ້ ບາດກໍທ້ອງຕະຫຼາດໄດ້ ປະເທດລາວເຮົາເປີດ ກວ້າງໃຫ້ນັກລົງທຶນຢ່າງນັ້ນນະ ມາລົງທຶນ ເມື່ອເຮົາສະກັ ດກັ້ນມັນກໍເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ບໍ່ສະດວກໃນການລົງທຶນຂອງເຈົ້ານະ ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ສ່ວນການໃຊ້ເງິນກີບຢູ່ໃນເຂດນັ້ນ ການຊື້ຂາຍກໍຍັງໃຊ້ເງິນກີບຕາມປົກກະຕິ ຕາມຄຳແນະນຳຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄ ອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດຢູ່ ແລະ ໃຫ້ຕິດລາຄາຂາຍໃສ່ສິນຄ້າເປັນເງິນກີບ ພວກພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້ ເຊິ່ງແຕ່ກ່ອນພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮັບເງິນກີບ ຍ້ອນໄດ້ຊື້ສິນຄ້າເຂົ້າມາເປັນເງິນຕາຕ່າງ ປະເທດ ປັດຈຸບັນ ທາງການລາວສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນລາວ ໂອນ ຝາກ ຖອນເງິນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ດັ່ງທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ ເຮົາລາວເພິ່ນສິມາລົງທຶນຢູ່ເຂດນີ້ນະ ການນຳເຂົ້າທຶນນີ້ຕ້ ອງຜ່ານທະນາຄານ ໃຫ້ເບີດທຸກປະເພດເງິນຫັ້ນແຫຼະ ມັນຖືກຕ້ອງນະ ຄືເຂດເສດຖະກິດພິເສດນະ ໂດຍສະເພາະເງິນກີບຫຼອກເຮົາ ເຮົານີ້ກໍປະສົບປະຕິເສດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບແລກປ່ຽນຕາມເອົາອັດຕາທະນາ ຄານເດ ແຕ່ລະໄລຍະຫັ້ນ ຄ່າເງິນກີບເຮົາມີການດ້ອຍຕົວລົງເນາະ ມັນກ່ຽວກັບເສດຖະກິດພາຍໃນເຮົານີ້ ທ່ານ ເພັດສະຖາພອນ ແກ້ວວົງວິຈິດ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປ ປ ລາວ ໄດ້ລາຍງານເມື່ອຕົ້ນເດືອນກຸມພານີ້ວ່າ ຈະສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບທະນາຄານເພີ່ມຂຶ້ນ ສ້າງຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງກະແສເງິນຕາເຂົ້າອອກ ເພື່ອຊຳລະກັບຕ່າງ ປະເທດ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຄັງສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຈະນຳລາຍຮັບເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈາກການຂົນສົ່ງເຂົ້າລະບົບທະນາຄານໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ທ່ານ ວັດທະນາ ຊານຸບານ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ໃນມື້ວັນທີ 20 ກຸມພານີ້ວ່າ ສປປ ລາວ ຈະນຳໃຊ້ລະບົບຕິດຕາມການບໍລິການກະແສເງິນ ຕາຕ່າງປະເທດ ຫຼື CMS ເຊິ່ງເປັນລະບົບທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອພັດທະນາລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກໃຫ້ທັນສະໄໝ ສະດວກວ່ອງໄວ ແລະ ປັດຈຸບັນກະແສເງິນຕາຕ່າງ ປະເທດໂດຍລວມມີທ່າອ່ຽງດີຂຶ້ນ ຫົວໜ່ວຍສົ່ງອອກ ແລະ ນຳເຂົ້າ ໄດ້ລົງທະບຽນ ແລະ ເປີດບັນຊີທະນາຄານ ບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 1,000 ຫົວໜ່ວຍ ເວົ້າເຖິງການໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມ ຄຳ ປະຊາຊົນລາວທີ່ເຮັດວຽກໃນເຂດນັ້ນເວົ້າວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະໃຊ້ແຕ່ເງິນຢວນ ເພາະຄົນຈີນອາໄສຢູ່ຫຼາຍ ແຕ່ກໍມີການໃຊ້ເງິນກີບຄຽງຄູ່ກັນໄປ ເງິນຢວນເລີຍ ຄົນຕ່າງປະເທດລົງມາລົງທຶນແບບນີ້ ເຮົາ ກໍຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ ມັນເປັນບ້ານຈີນເລີຍ ສ່ຳວ່າບ້ານຈີນ ເປັນເຂດເຂົາ ກໍໃຊ້ເງິນຕາມທີ່ວ່າປະເທດເຂົາມາລົງທຶນ ກໍຄຽງຄູ່ກັນໄປຫັ້ນແຫຼະ ກໍໄດ້ໃຊ້ເງິນກີບຄືເກົ່າ ກໍແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວ ອ່ອນຄ່າຢູ່ແລ້ວ ມັນຂຶ້ນກັບເສ ດຖະກິດລາວເດ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຊາວບ້ານຢູ່ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງກໍເວົ້າວ່າ ປັດຈຸບັນສາມາດໃຊ້ເງິນສະກຸນໃດກໍໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເງິນຢວນ ເງິນບາດ ເງິນກີບ ເພາະວ່າລາວຍັງຕ້ອງໄດ້ນຳສິນຄ້າຈາກຕ່າງ ປະເທດເຂົ້າມາຢູ່ ເວລາຊື້ກໍຕ້ອງໄດ້ຊື້ເປັນເງິນປະເທດນັ້ນ ເຈົ້າ ກໍເອົາໝົດນະ ຕາມຊາຍແດນໃຊ້ໝົດເລີຍເນາະ ກ່ຽວກັບການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ອອກໄປຊື້ສິນຄ້າເປັນເງິນໂດລາ ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຖ້າໄປຊື້ວັດຖຸສິ່ງຂອງຢູ່ວຽງຈັນ ຢູ່ບ່ອນໃຫຍ່ບ່ອນຫຍັງກໍເປັນເງິນໂດລາ ລົດທີ່ ສາລາ ເຂົາເຈົ້າ ຈ່າຍເປັນເງິນໂດລາໝົດ ແລະຊາວຄ້າຂາຍຢູ່ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງຜູ້ໜຶ່ງກໍເວົ້າວ່າ ປັດຈຸບັນລາວຮັບເອົາເງິນຕາຕ່ າງປະເທດທຸກສະກຸນ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳແມ່ນໃຊ້ເງິນຢວນ ແລະເງິນບາດ ແມ່ນແລ້ວ ເຂົ້າໄປໃນນັ້ນກໍເປັນຂອງກິນ ຢູ່ໃນນັ້ນເຂົາໃຊ້ແຕ່ເງິນຢວນ ເງິນບາດ ເງິນກີບກໍໃຊ້ ອັນນີ້ກໍບໍ່ຮູ້ເນາະ ເພາະວ່າມັນ ອັນ ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດເພິ່ນຈ່າຍເນາະ ເຮົາກໍຈ່າຍໄປແນວນັ້ນຫັ້ນນະ ເຮົາກໍຮັບມັນ ເງິນກີບ ເອີ ມັນກໍຕ່ຳລົງເລື້ອຍໆຫັ້ນແຫຼະ ມັນ ເຂົາມາກວດກໍ ເຂົາກໍເຫັນຢູ່ ແຕ່ວ່າມັນກໍເວົ້າ ບໍ່ໄດ້ເດ້ ໂອ້ຍ ຄຸມບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ເພາະວ່າມັນເຂດເສດຖະກິດເນາະ ທີ່ຜ່ານມາ ເມື່ອວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2023 ພົນເອກ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກໍເຄີຍໄດ້ຊີ້ນຳ ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໃຫ້ນຳໃຊ້ເງິນກີບໃນການຊື້ຂາຍ ແລກປ່ຽນ ຫຼືຊຳລະຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ໃນເຂດນີ້ ພ້ອມທັງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງ ຂັ້ນເທິງໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ແຕ່ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳກໍຍັງໃຊ້ເງິນຢວນແທນເງິນກີບຢູ່ຄືເກົ່າ ເພາະບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ຍ້ອນມີນັກລົງທຶນຈີນເຂົ້າມາຫຼາຍ ແລະມີທັງ ໄດ້ຕິດຕັ້ງໂຕ ATM ຖອນເງິນຢວນໂດຍສະເພາະນຳດ້ວຍ
ທີ່ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງຢູ່ໃນເວລານີ້ ແມ່ນວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ພາກພາສາລາວ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ປັດຈຸບັນຊາວບ້ານເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄຳມ່ວນ ທີ່ໃຊ້ເສັ້ນທາງບົວລະພາ ຫຼັ ງຄັງ ຕັ້ງແຕ່ບ້ານນາພະນັງຫາບ້ານຫຼັງຄັງ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຂີ້ຝຸ່ນຈຳນວນມະຫາສານ ແລະເສັ້ນທາງເປ່ເພ ຍ້ອນລົດບັນທຸກແຮ່ຫຼາຍກວ່າ 100 ຄັນຕໍ່ມື້ ຈາກຫຼາຍບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າມາຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທາດ ໄດ້ແລ່ນຜ່ ານເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໄປອອກສູ່ຊາຍແດນຫວຽດນາມ ແຕ່ບໍ່ມີການສ້ອມແປງທາງທີ່ເປ່ເພນັ້ນຢ່າງຈິງຈັງ ແລະປ່ອຍໃຫ້ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢູ່ຕໍ່ໄປ ດັ່ງຊາວບ້ານທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເ ສຣີໃນວັນທີ 20 ກຸມພານີ້ວ່າ ແມ່ນໆ ມັນແມ່ນລົດແກ່ແຮ່ເຫຼັກຫຼາຍ ຊ່ວງນີ້ນະ ແມ່ນ ມື້ໜຶ່ງລະດັບເປັນ 100 ພຸ້ນແຫຼະ ບໍ່ເຫຼັກຢູ່ເມືອງບົວລະພາ ໃກ້ໆຊາຍແດນນີ້ລະ ໂອ ກໍຂີ້ຝຸ່ນຫຼາຍ ເພິ່ນກະມີແຜນແປງຢູ່ ທາງກະດາຍ ແຕ່ ວ່າມັນກະແປງໄລຍະສັ້ນຫັ້ນນະ ມັນກະບໍ່ແມ່ນໄລຍະຍາວ ຄັນແປງກະລະດັບເດືອນສອງເດືອນໄປ ມັນກະຂີ້ຝຸ່ນອີກລະຫັ້ນນະ ບາງບ່ອນກະເປັນຂີ້ຕົມ ເປັນບວກເປັນຫຍັງຫັ້ນແຫຼະ ຊາວບ້ານອີກທ່ານໜຶ່ງກໍຢືນ ຢັນວ່າ ຢູ່ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວກໍເຕັມໄປດ້ວຍລົດບັນທຸກແຮ່ຫຼາຍກວ່າ 100 ຄັນຕໍ່ມື້ ເຮັດໃຫ້ທາງມີແຕ່ຂີ້ຝຸ່ນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຊາວບ້ານທີ່ຂີ່ລົດຈັກ ບໍ່ສາມາດຂີ່ລົດຈັກ ຜ່ານເສັ້ນທາງໄດ້ ໃນໄລຍະທີ່ມີລົດບັນທຸກແລ່ນຜ່ານ ຍ້ອ ນເຮັດໃຫ້ເບິ່ງບໍ່ເຫັນທາງ ແລະກໍສ່ຽງອັນຕະລາຍ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນເຫັນວ່າຈະມີການສ້ອມແປງທາງໃນໄລຍະຍາວເທື່ອ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ເອີ ເຂົາແກ່ມື້ໜຶ່ງຮ້ອຍຖ້ຽວ ຮ້ອຍປາຍຖ້ຽວພຸ້ນໃດ ເອີ ລົດຈັກມັນກໍ ຄັນ ຖືກຊ່ວງເຂົາປ່ອຍລົດອອກກໍຂີ້ຝຸ່ນຫຼາຍເດ້ ແຊງບໍ່ໄດ້ ທາງມັນນ້ອຍຫັ້ນນ່າ ແປງທາງເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ແປງເລີຍ ໜ້າຈະປີໜ້າພຸ້ນແຫຼະ ຄັນໄປແລ້ວໄປເສັ້ນທາງອື່ນແຫຼະ ມັນຈະບໍ່ມີຂີ້ຝຸ່ນເດ້ ມັນໄປເສັ້ນທາງນັ້ນແຫຼ ະ ທາງຂີ້ຝຸ່ນ ມັນແຊງກໍແຊງຍາກ ສ່ວນຜູ້ປະກອບການລົດແກ່ເຄື່ອງກ່າວວ່າ ສຳລັບຢູ່ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ ກໍແມ່ນເດີນທາງຍາກແທ້ ເພາະນອກຈາກບັນຫາເລື່ອງຂີ້ຝຸ່ນແລ້ວ ຕ້ອງຫຼົບຫຼີກລົດແກ່ແຮ່ຈຳນວນຫຼາຍ ຄັນ ເຊິ່ງແຕ່ລະຄັນກໍແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວນຳດ້ວຍ ຈຶ່ງຢາກໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫານີ້ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ຂີ້ຝຸ່ນໃຫຍ່ເດີ້ ເອົາ ມັນກະເຫັນຫັ້ນແຫຼະ ເຂົາແກ່ໂລດ ເຂົາກະຈັກເຂົາແກ່ແຮ່ແກ່ຫຍັ ງແຫຼະ ຫຼາຍ ເຮົາບໍ່ຮູ້ ເຮົາຊິເຫັນມັນແລ່ນອອກແລ່ນເຂົ້າຢູ່ ເພາະວ່າວານນີ້ມື້ຊືນນີ້ເຮົາໄປສົ່ງລົດຄູໂບຕ້າເດ້ ຊາວບ້ານອີກຫຼາຍຄົນໄດ້ປ່ຽນໄປໃຊ້ເສັ້ນທາງປູຢາງແທນ ສຳລັບເດີນທາງລະຫວ່າງເມືອງບົ ວລະພາໄປຫາເມືອງມະຫາໄຊ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບັນຫາຂີ້ຝຸ່ນ ແລະ ລົດບັນທຸກແກ່ແຮ່ ແຕ່ການປ່ຽນເສັ້ນທາງນັ້ນກໍເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາເດີນທາງເພີ່ມຕື່ມ ດັ່ງຊາວບ້ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ ລົດແກ່ແຮ່ກາງເວັນ ເຮົາ ກໍບໍ່ໄປທາງຂີ້ຝຸ່ນ ມັນມີກັນ ມັນກະມີທາງຢາງທາງອັນນັ້ນຮອດເດ ໄດ້ໆ ບໍ່ເປັນຫຍັງ ຜ່ານມະຫາໄຊມາຈະຮອດຫຼັງຄັ້ງ ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ທາງອຳນາດການປົກຄອງເມືອງບົວລະພາກຳລັງມີການຫາລືກັບ ແຕ່ລະບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າມາຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າມີການສ້ອມແປງທາງຄືນ ພາຍຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງເປ່ເພ ຍ້ອນລົດບັນທຸກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ແລ່ນຜ່ານ ເຊິ່ງແຕ່ລະຄັນອາດມີ ນ້ຳໜັກເກີນມາດຕະຖານ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງບົວລະພາທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ເວັນນີ້ກໍທາງເຈົ້າເມືອງເພິ່ນກໍໄປຮ່ວມຢູ່ເນາະ ນຳເວົ້າເລື່ອງຂີ້ຝຸ່ນມີຫຍັງ ໂອ ມັນກະແກ້ໄຂ ມັນກະຄືວ່າມັນຍາກ ເພາະມັນຫຼາຍບໍ ລິສັດເດ ຂັ້ນເທິງເພິ່ນໂຕນີ້ ທີ່ມາທາງມະຫາໄຊນີ້ດີກວ່າ ຕໍ່ກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ ຊາວບ້ານອີກຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຖ່າຍຄລິບວິດີໂອເຫດການທີ່ລົດບັນທຸກແຮ່ຫຼາຍຄັນທີ່ແລ່ນຜ່ານເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງລຽນແ ຖວກັນຍາວຫຼາຍ ແລະ ບາງເທື່ອລົດບັນທຸກແຮ່ບາງຄັນກໍແລ່ນໄວ ແລະ ພະຍາຍາມຂັບແລ່ນແຊງກັນເອງ ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບຊາວບ້ານທີ່ສັນຈອນໄປມາ ສຳລັບເມືອງບົວລະພາກໍເປັນເມືອງໜຶ່ງທີ່ມີໂ ຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທາດຈຳນວນຫຼາຍໂຄງການ ແລະ ຫຼາຍສິບບໍລິສັດ ເປັນຕົ້ນ ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫຼັກຂອງບໍລິສັດຣາຊິຕາບໍ່ແຮ່ຈຳກັດ ໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຫີນບາຣິດຂອງບໍລິສັດທີບໍ່ແຮ່ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໂຄງການ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫຼັກຂອງບໍລິສັດໂກເອໂກແຮ່ເຫຼັກຈຳກັດຜູ້ດຽວ ແລະ ອື່ນໆ ນອກຈາກເມືອງບົວລະພາແລ້ວ ໃນແຂວງຕ່າງໆ ທີ່ມີການລົງທຶນດ້ານການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ກໍເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາເສັ້ນທາງເປ່ເພ ແລະ ຂີ້ຝຸ່ນຈາກລົດບັນທຸກແຮ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ເປັນຕົ້ນ ຢູ່ແຂວງໄຊສົມບູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແຂວງເຊກອງ ແຂວງອັດຕະປື ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍຈຳນວ ນໜຶ່ງໄດ້ເຜີຍແຜ່ຄລິບວິດີໂອເຫດການເດັກນ້ອຍນັກຮຽນຍິງຄົນໜຶ່ງ ຖືກນັກຮຽນຊາຍ 3 ຄົນຂົ່ມຂືນຢູ່ໃນຫ້ອງນ້ຳຮ້ານອາຫານແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນເຂດເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໃນມື້ວັນທີ 25 ກຸມພານີ້ ໃນນັ້ນມີທັງລ ະບຸວ່າ ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນຍິງຄົນດັ່ງກ່າວ ແລະ ນັກຮຽນຜູ້ທີ່ກໍ່ເຫດຂົ່ມຂືນບາງຄົນ ແມ່ນນັກຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນຈອມເພັດ ຫຼື ມສ ຈອມເພັດ ຢູ່ເມືອງຄູນ ແຕ່ຕໍ່ມາຄລິບວິດີໂອດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກລຶບຖິ້ມ ມ າຮອດມື້ວັນທີ 26 ກຸມພານີ້ ສື່ມວນຊົນລາວຫຼາຍແຫ່ງກໍໄດ້ນຳສະເໜີຂ່າວວ່າ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດແຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ຈັບຜູ້ກໍ່ເຫດທັງ 3 ຄົນນັ້ນແລ້ວ ແລະ ໄດ້ນຳຕົວໄປສືບສວນສອບສວນແບບປິດລັບ ແລະ ກໍ ອາດຈະມີການຖະແຫຼງຂ່າວລາຍລະອຽດໃນອີກບໍ່ດົນນີ້ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຍັງກອງບັນຊາການ ປກສ ເມືອງຄູນ ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິ ການ ແລະ ກິລາແຂວງຊຽງຂວາງ ເພື່ອຂໍຮູ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ສະດວກທີ່ຈະໃຫ້ຄຳເຫັນ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງຊຽງຂວາງນາງໜຶ່ງ ກໍກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເ ອເຊຍເສຣີໃນມື້ວັນທີ 27 ກຸມພານີ້ວ່າ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮູ້ຂ່າວນັ້ນແລ້ວ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຫ້ອງການແມ່ຍິງປະຈຳເມືອງຄູນກໍໄດ້ລົງຕິດຕາມຫາຄວາມຈິງ ແລະ ໄປເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍນັກຮຽນຍິງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແຕ່ກໍ ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ລາຍລະອຽດ ມີແຕ່ໄດ້ຍິນທາງສາຍຕັ້ງແຂວງ ດັ່ງທີ່ນາງເວົ້າວ່າ ເປັນອັນການອັນຄຸ້ມຄອງຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງຄູນ ເຂົາເຈົ້າກໍອັນນ່າ ກຳລັງລົງຕິດຕາມກວດກາເອົາຂໍ້ມູນຢູ່ ເພາະວ່າພວ ກນ້ອງຢູ່ເມືອງແປກເນາະ ໂດຍລວມກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະສານງານນຳເພິ່ນເທື່ອ ມີແຕ່ໄດ້ຍິນທາງສາຍຕັ້ງຂອງແຂວງເນາະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີກໍໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຍັງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ ຈອມເພັດ ເພື່ອຂໍຮູ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ໄດ້ຮັບຄຳຊີ້ແຈງຈາກຄູນາງໜຶ່ງວ່າ ທາງໂຮງຮຽນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຂ່າວນັ້ນ ເຫັນແຕ່ຂ່າວ ບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຂ່າວແທ້ ຫຼື ຂ່າວປອມ ໂຮງຮຽນປົກກະຕິດີຢູ່ ບໍ່ ບໍ່ຮູ້ເດີ້ ເຫັນຂ່າວຢູ່ ແຕ່ວ່າເຮົາບໍ່ ຮູ້ ສົງສົນຄິດນຳນຳເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ໂຮງຮຽນປົກກະຕິດີ ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າມັນແມ່ນຂ່າວແທ້ ຫຼືວ່າຂ່າວປອມ ໂອ ຄັນຕາມຂ່າວກໍໜ້າຈະແມ່ນຢູ່ອັນນັ້ນຫັ້ນແຫຼະ ຢູ່ອັນຮ້ານ ນັກກົດໝາຍຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ກໍເວົ້າຕໍ່ວິທະ ຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ຕົນຍັງບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນລະອຽດ ແຕ່ຖ້າຜູ້ປົກຄອງຂອງນັກຮຽນຍິງຜູ້ເສຍຫາຍຢາກຟ້ອງຮ້ອງ ກໍສາມາດພົວພັນມາຍັງທະນາຍຄວາມທົ່ວໄປໄດ້ ເພື່ອທີ່ຈະເອົາຜິດຜູ້ກໍ່ເຫດຕາມຂັ້ນ ຕອນຂອງກົດໝາຍ ການຂົ່ມຂືນຖືເປັນໂທດທີ່ຮ້າຍແຮງ ມີຄົນຮ້າຍເນາະ ເຂົາເຈົ້າຂົ່ມຂືນ ແລ້ວເຈົ້າໜ້າທີ່ໄລ່ໂຕເຂົ້າມາ ລະຊິນະ ຮູ້ໆເຂົ້າມື້ວານນີ້ຫັ້ນນະ ຄອບຄົວທາງຜູ້ເສຍຫາຍ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຫຍັງກ ະສະເໜີມາເນາະ ສະເໜີສະແໜງມາ ພວກເຮົາຈະເຂົ້າເປັນໜ້າທີ່ເນາະ ແລະ ມັນມີລະບຽບຂອງລັດຖະບານທີ່ວ່າກຳນົດວ່າໂທດຜູ້ນ້ອຍນະ ຊາວບ້ານຢູ່ເມືອງຄູນທີ່ຮູ້ຂ່າວນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຮູ້ສຶກຫົດຫູ່ໃຈ ແລະ ກໍຢ້ ານວ່າເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນກັບລູກຫຼານຂອງພວກຕົນ ຢາກໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຊ້ລະບຽບກົດໝາຍລົງໂທດຜູ້ກະທຳຜິດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອໃຫ້ເປັນແບບຢ່າງຕໍ່ສັງ ຄົມ ຮ້ານອາຫານບໍ ບໍ່ໄດ້ໃກ້ເຈົ້າ ຖ້າກະເກີດຫວ່າງແລ້ວ ມື້ ມື້ຫວ່າງແລ້ວນັ້ນເຈົ້າ ກໍບໍ່ ບໍ່ຮູ້ລາຍລະອຽດເພິ່ນປານໃດ ອັນນັ້ນກະເຮັດຕາມກົດໝາຍເນາະ ມີແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຂົາເຈົ້າຊິເຮັດແຫຼະ ແລະ ຊາວບ້ານອີ ກຜູ້ໜຶ່ງກໍຢາກໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ລົງໂທດຜູ້ກໍ່ເຫດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ພ້ອມທັງເພີ່ມມາດຕະການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະຕ່າງໆ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເ ຫດການອັນບໍ່ດີເກີດຂຶ້ນອີກ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນກໍເປັນຫູເປັນຕາຊ່ອຍກັນ ກໍຢາກໃຫ້ອັນທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ເນາະ ຕ້ອງມີຄວາມເຂັ້ມງວດອີ່ຫຍັງອີກຫັ້ນນະ ເປັນຫູເປັນຕາຊ່ວຍກັນຫັ້ນນະ ແບບມັນແຕະຕ້ອງຈິ ດໃຈເນາະ ບໍ່ຮູ້ວ່າຍັງເປັນນັກຮຽນບໍ່ຫັ້ນນະກໍບໍ່ແນ່ໃຈ ທາງຜູ້ປົກຄອງຫັ້ນແຫຼະໃຫ້ບອກສອນລູກຫຼານຫັ້ນແຫຼະ ນອກຈາກນີ້ ນາງ ພິຈິກາ ບຸນກວ້າງ ຫຼື ມາດາມໂບ ກໍໄດ້ຊີ້ແຈງຜ່ານທາງເຟສບຸກໃນມື້ວັນທີ 26 ກຸມພ ານີ້ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດສາມາດຈັບຜູ້ກໍ່ເຫດທັງ 3 ຄົນໄດ້ແລ້ວ ແລະ ວ່າຈະມີການດຳເນີນຄະດີພວກກ່ຽວທາງອາຍາ ແລະ ຈະມີການເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍນັກຮຽນຍິງ ທີ່ຖືກຂົ່ມຂືນນັ້ນ ໃນຂະນະດຽວກັນ ທ່ານ ໂຈເຊບ ອັກຄະລະວົງ ກໍໄດ້ເວົ້າຜ່ານທາງເຟສບຸກວ່າ ທາງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນຈອມເພັດ ຄວນອອກມາຊີ້ແຈງ ບໍ່ຄວນມິດງຽບໄປ ເພາະວ່າທັງຜູ້ຖືກຂົ່ມຂືນ ແລະ ຜູ້ກໍ່ເຫດບາງຄົນ ກໍແ ມ່ນນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ ແລະ ວ່າ ພວກທ່ານຈະບໍ່ອອກມາສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ແລະ ປົວແປງຈິດໃຈຂອງເດັກນັກຮຽນຍິງຄົນດັ່ງກ່າວເລີຍບໍ? ກົດໝາຍອາຍາ ມາດຕາ 248 ລະບຸວ່າ ໃນກໍລະນີມີຜູ້ກະທຳຜິດ ຫາກໄດ້ຂົ່ມຂືນທຳຊຳເລົາໂດຍວິທີຜັດປ່ຽນກັນ ຂົ່ມຂືນທຳຊຳເລົາເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 15 ປີ ຈະຖືກລົງໂທດໂດຍການຈຳຄຸກແຕ່ 10 ປີ ຫາ 20 ປີ ຫຼື ຕ ະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 10 ລ້ານກີບ ຫາ 70 ລ້ານກີບ
ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງສິ້ນສຸດລົງໄປແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນຂ່າວປະຈຳວັນທີ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີນຳມາສະເໜີທ່ານ ແມ່ຍິງເດັກນ້ອຍຍັງຖືກຜົວ ແລະ ພໍ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ແຈ້ງໄປຍັງທາງການ ຍ້ອນ ຫຼາຍສາເຫດ ພອນ ພູມີທອນ ມີລາຍງານ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຍັງຖືກຜົວ ແລະ ພໍ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ແຈ້ງໄປຍັງທາງການ ຍ້ອນວັດທະນະທຳຊາຍເປັນໃຫຍ່ ຢ້ານຖືກຜົວຕີ ວັດທະນ ະທຳການນິນທາພາຍໃນລາວ ມີຄວາມອາຍຕໍ່ສັງຄົມ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍບໍ່ຢາກເປີດເຜີຍຕົວຕົນວ່າຕົນເອງເປັນເຫຍື່ອຂອງຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ບໍ່ຮູ້ຈັກບ່ອນໃຫ້ຄຳປຶກສາປົກປ້ອງແມ່ຍິງເດັກນ້ອຍຈາກ ຄວາມຮຸນແຮງ ສະເພາະແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃນປີ 2023 ມີແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຖືກຜົວ ແລະ ພໍ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ 6 ກໍລະນີ ໃນນັ້ນກວມເອົາຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຈິດໃຈ ແລະ ຊັບສິນ ຕາມຄວ າມເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເວົ້າຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນວັນທີ 26 ກຸມພານີ້ວ່າ ສາມຄົນທີ່ວ່າມາຈາກເມືອງນອງຫັ້ນ ທີ່ຖືກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຈາກຄອບຄົວ ກໍຄືພໍ່ເນາະ ພໍ່ຂ ອງ ຂອງຂະເຈົ້າຫັ້ນແຫຼະ ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງກັບແມ່ ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງກັບຂະເຈົ້າໃນຄອບຄົວ ແລະ ຢູ່ໃນນະຄອນໄກສອນຫັ້ນນີ້ກໍມີ 3 ຄືຜົວເມຍເນາະ

ອັນທີສອງມາແລະ ມາອາລະວາດຈັ່ງໃດ ຢາກໄດ້ເງິນໄດ້ຄຳຈັ່ງຊີ້ຫັ້ນນະ ເອີ ມັນກະມາທຳລາຍຊັບສິນ ເກັບຊັບສົມບັດທີ່ຫາມາ ກໍລະນີວ່າສົມມຸດມີລົດຈັກບໍ ມີຫຍັງກະຂາຍຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນກໍ ມັນກໍກ່ຽວກັບຊັບສິນເ ນາະ ສ່ວນຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ຍັງມີຫຼາຍເມືອງທີ່ແມ່ຍິງເດັກນ້ອຍຖືກຜົວ ແລະ ພໍ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວ ແລ້ວບໍ່ແຈ້ງຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຍ້ອນວັດທະນະທຳຊາຍເປັນໃຫຍ່ ຄືຢ້ານຖືກຜົວຕີ ບວກກັບວັດທະນະທ ຳການນິນທາພາຍໃນລາວ ຈະເຮັດໃຫ້ເຫຍື່ອທີ່ຖືກຄວາມຮຸນແຮງມີຄວາມອາຍຕໍ່ສັງຄົມ ຫຼື ເຫຍື່ອຈຶ່ງຕ້ອງອົດທົນເພື່ອຄຳວ່າຄອບຄົວຕໍ່ໄປ ຂະນະທີ່ຕະຫຼອດປີ 2023 ສະເພາະເມືອງຊຳໃຕ້ ມີແມ່ຍິງໂທຫາສາຍດ່ ວນຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ເພື່ອຂໍຄຳແນະນຳໜຶ່ງກໍລະນີ ພາຍຫຼັງຖືກຜົວຕີຍ້ອນຢາເສບຕິດ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຂວງຫົວພັນ ກ່າວໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ

ລາຍງານມາຫາຈຸເອື້ອຍນີ້ເນາະ ຈຳນວນໜຶ່ງເຂົາກໍຢ້ານຜົວຢ້ານນັ້ນ ແລ້ວຈຳນວນໜຶ່ງເຂົາກໍໜ້າອາຍສັງຄົມນະວ່າ ແລ້ວກໍອົດໄປ ສ່ວນຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ສະເພາະເມືອງໝອກ ມີຂໍ້ມູນບໍ່ເປັນທາງການ ຕະ ຫຼອດປີ 2023 ພາຍໃນເມືອງໝອກ ບໍ່ມີແມ່ຍິງເດັກນ້ອຍ ເຂົ້າມາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຍ້ອນຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງເທື່ອ ຍ້ອນຄວາມຮຸນແຮງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າປະເຊີນ ເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າເປັນເລື່ອງພາຍໃນຄອບຄົວ ຫ າກລາຍງານຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ແລ້ວຢ້ານຖືກຜົວຕີ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຂວງຊຽງຂວາງ ກ່າວໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ເພາະວ່າຢູ່ເມືອງນີ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນອ້າຍນ້ອງຊົນເຜົ່າມົ້ງ ແຕ່ມີກໍມີອັນແບບເລັກແບບນ້ອຍເ ນາະ ເພາະວ່າອັນເຂົາເຈົ້ານັ້ນບໍ່ໄດ້ເປັນອັນ ມາຮອດທາງການເຮົານະ

ຂອງສຳນັກງານຂ່າວ The Laotian Times ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຜູ້ດຽວກັນກັບຂ້າງເທິງຟັງວ່າ ແມ່ຍິງເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຈາກຜົວ ຫຼື ພໍ່ ບໍ່ຢາກເປີດເຜີຍຕົວຕົນ ຍ້ອນຍັງອາໄສຢູ່ໃນ ໝູ່ບ້ານຊົນນະບົດ ແລະ ຍັງມີບັນຫາຄອບຄົວ ຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ນີ້ໃຫ້ທັດສະນະຕໍ່ບົດລາຍງານຂ່າວນີ້ວ່າ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາຕໍ່ຜູ້ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະດຳເນີ ນການແບບປິດລັບ ປອດໄພ ແລະ ອົບ

ອົບອຸ່ນ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຈາກການສຳພາດນຳເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດພົບວ່າ ເມືອງພີນ ເມືອງນອງ ເມືອງວິລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເມືອງໝອກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເມືອງຊຳໃຕ້ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ເມືອງຄຳເກີດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຍັງຂາດງົບປະມານເພື່ອລົງໂຄສະນາກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕາມເຂດຫ່າງໄກສ ອກຫຼີກ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງແມ່ຍິງ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ຊາຍທີ່ຈະເປັນເຈົ້າການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນຄວາມຮຸນແຮງ ບໍ່ທັນທົ່ວເຖິງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງເທົ່າທີ່ຄວນ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເມືອງຄຳເກີ ດ ກ່າວໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ຈັ່ງວ່າ ບາງເທື່ອອາດຈະ ອັນ ເຂົາເຈົ້າອາດຈະ ອ່າ

ມີໜ້ອຍຄົນ ທີ່ຜ່ານມາເກີດເຫດການທີ່ສັງຄົມລາວວິພາກວິຈານສະໜັ່ນໂຊຊຽວ ກໍລະນີຊາຍໜຸ່ມຊົນເຜົ່າມົ້ງທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍແມ່ຍິງຢູ່ງານບຸນກິນຈຽງ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໃນວັນທີ 14 ມົກກະລາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ ງຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍໄດ້ຈັບກຸມໂຕຜູ້ກ່ຽວໄດ້ແລ້ວ ສ່ວນແມ່ຍິງທີ່ຖືກທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍແມ່ນບາດເຈັບສົມຄວນ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອນຳໄປຮັກສາໂຕແລ້ວ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ Facebook Page Target Magazine ຕໍ່ໄ ປແມ່ນພາກສະຫຼຸບຂ່າວທີ່ພວກເຮົາໄດ້ນຳສະເໜີໄປແລ້ວນັ້ນມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຊາວໜຸ່ມລາວຍັງມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການຖືກຄ້າມະນຸດ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳມີຕູ້ ATM ແຕ່ສຳລັບສະເພາະສະກຸນເງິນຈີ ນເທົ່ານັ້ນ ຊາວບ້ານເມືອງບົວລະພາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຂີ້ຝຸ່ນຍ້ອນລົດບັນທຸກແລ່ນຜ່ານ ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນຍິງຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງຖືກຂົ່ມຂືນໂດຍເພື່ອນຮ່ວມຊັ້ນ 3 ຄົນ ທີ່ໄດ້ໂພສວິດີໂອຂົ່ມຂືນລົງສື່ສັງຄົມ ຈົບສະຫຼຸບຂ່າວ ສະບາຍດີ ເປັນອັນວ່າລາຍການກະຈາຍສຽງສຳລັບພາກນີ້ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພຽງເທົ່ານີ້ ພົບກັບພວກເຮົາຄະນະຈັດລາຍການອີກໃໝ່ ຕາມວັນເວລາ ແລະ ສະຖານີແຫ່ງດຽວກັນນີ້